ຊີ້ນງົວຈາກງົວອາຟຣິກາໃຕ້ ຫຼາຍກວ່າ 150,000 ໂຕ ຢູ່ບ່ອນລ້ຽງທີ່ຢູ່ນອກນະຄອນໂຈແຮນເນສເບີກແຫ່ງນີ້ ມີໄວ້ສຳລັບບັນດາຮ້ານອາຫານທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກອອກໄປຫຼາຍໄມລ໌ ໃນຊາອຸດີອາຣາເບຍ ນັ້ນແມ່ນຫຼັງຈາກທີ່ອ າຟຣິກາໃຕ້ ໄດ້ເຮັດຂໍ້ຕົກລົງກັບລາຊະອານາຈັກ ທີ່ໃນປີນີ້ໄດ້ກາຍເປັນສະມາຊິກໃໝ່ຂອງກຸ່ມ BRICS Plus ຂອງບັນດາປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດພົ້ນເດັ່ນ ເຊິ່ງລວມມີ ບຣາຊິລ ຣັດເຊຍ ອິນເດຍ ຈີນ ແລະ ອາຟຣິກາໃຕ້ ແລ ະ ນຳສະເໜີຕົວເອງເປັນທາງເລືອກແທນໂຄງສ້າງຂອງມະຫາອຳນາດທີ່ນຳພາໂດຍປະເທດຕາເວັນຕົກ ທ່ານ ແມັດທິວ ກາແຣນ ເຈົ້າຂອງຮ້ານຂາຍຊີ້ນງົວເປັນສ່ວນ ກາແຣນ ກ່າວວ່າ So Saudi Arabia is firstly a very big market. ຊາອຸດີອາຣາເບຍໃນເບື້ອງຕົ້ນ ແມ່ນເປັນຕະຫຼາດທາດໂປຣຕີນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໂດຍທົ່ວໄປ ພວກເຂົາເປັນຜູ້ບໍລິໂພກທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນອ່າວ ດັ່ງນັ້ນອາຟຣິກາໃຕ້ຈຶ່ງຫາກໍໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ແລະ ໂຮງງານຕ່າງ ໆໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ດັ່ງນັ້ນນີ້ຈຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນຫຼາຍສຳລັບອາຟຣິກາໃຕ້ ປະເທດທີ່ຍັງເຫຼືອຂອງ BRICS ຂະນະນີ້ແມ່ນພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ສົ່ງອອກໄປປະເທດສ່ວນໃຫຍ່ຂອງກຸ່ມ ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ສົ່ງອອກໄປຣັ ດເຊຍ ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ສົ່ງອອກໄປບຣາຊິລ ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ສົ່ງອອກໄປອິນເດຍ ຮ້ານຊີ້ນງົວກາແຣນ ແມ່ນໜຶ່ງໃນຜູ້ຜະລິດຊີ້ນງົວທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງອາຟຣິກາໃຕ້ທີ່ສົ່ງອອກໄປຈີນ ແຕ່ເຮັດທຸລະກິດຫຼັກກັບບັນດາ ປະເທດຢູ່ໃນອ່າວ ແລະ ໃນຕະຫຼາດໂປຣຕີນທີ່ມີມູນຄ່າປະມານ 2 ຕື້ໂດລາ ຂອງພັນທະມິດໃໝ່ຊາອຸດີອາຣາເບຍ ມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້ ອາຟຣິກາໃຕ້ໄດ້ຖືກຫ້າມຈາກການສົ່ງອອກໄປລາຊະອານາຈັກທີ່ອຸດົມສົມ ບູນໄປດ້ວຍນ້ຳມັນ ເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 20 ປີ ນັບຕັ້ງແຕ່ການລະບາດຂອງພະຍາດປາກເປື່ອຍລົງເລັບ ທ່ານ ແວນດີເລ ຊິໂລໂບ ຫົວໜ້ານັກເສດຖະສາດຂອງສະພາການຄ້າດ້ານທຸລະກິດກະສິກຳຂອງອາຟຣິ ກາໃຕ້ກ່າວ Countries that have dominated uh, the Saudi market includes the likes of the US. ບັນດາປະເທດທີ່ຄອບຄອງຕະຫຼາດຊາອຸດີອາຣາເບຍ ລວມມີສະຫະລັດ ອາເມລິກາໃຕ້ ແລະ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ອາຟຣິກາໃຕ້ຈະເຂົ້າຮ່ວມກັບບັນດາປະເທດເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ຂ້າພ ະເຈົ້າຄິດວ່າ ເນື່ອງຈາກການສົ່ງອອກຂອງພວກເຮົາມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາທີ່ຜ່ານມາ ຊາອຸດີອາຣາເບຍຈຶ່ງສະເໜີໂອກາດໃໝ່ໆ ໃນການຂະຫຍາຍທຸລະກິດ ທ່ານ ດີວອດ ໂ ອລີວີເອ CEO ຂອງ Red Meat Industry Services ກ່າວວ່າ ການຄ້າກັບຈີນຕິດພັນກັບອຸປະສັກທາງດ້ານການຂົນສົ່ງ ໃນຂະນະທີ່ຕະຫຼາດ EU ເປັນເລື່ອງຍາກທີ່ຈະເຈາະເຂົ້າໄປ ຊີ້ນງົວຂອງອາຟຣິກາໃຕ້ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນສົ່ງໄປຕະຫຼາດພ າຍໃນປະເທດ ໂດຍການສົ່ງອອກມີພຽງແຕ່ປະມານ 4 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນ ດັ່ງນັ້ນ ລູກຄ້າໃໝ່ເຊັ່ນ ຊາອຸດີອາຣາເບຍ ຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນ If you look at the Saudi Arabian market, they consume 2.4 ຖ້າທ່ານເບິ່ງໄປທີ່ຕະຫຼາດຊາອຸດີອາຣາເບຍ ພວກເຂົ າເຈົ້າບໍລິໂພກຊີ້ນແດງ 2.4 ລ້ານໂຕນຕໍ່ປີ ນັ້ນແມ່ນການຄາດຄະເນຂອງປີ 2024 ແລະ ທ່ານ ໂອລີວີເອ ກ່າວວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ກຳລັງຈະເປີດໂອກາດອື່ນໆຢູ່ໃນກຸ່ມ BRICS Plus ແລ້ວ What we've seen was that on the back of Saudi Arabia ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເ ຫັນແມ່ນວ່າ ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຂອງການເປີດໃຈໃຫ້ກັບພວກເຮົາຂອງຊາອຸດີອາຣາເບຍ ພວກເຮົາໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືກັບອີຣານໃນທັນທີທັນໃດ ການສົ່ງອອກທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຄວນມີຜົນດີຕໍ່ເສດຖະກິດຂອງອາຟຣິກ າໃຕ້ ແລະ ອັດຕາການວ່າງງານສູງ ອາດນະສັກ VOA